ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມເຄີຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງລາວຕາມຄຳຂໍ ແລະເພງໃໝ່ໆ ຂອງສິນລະປິນລາວມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງ ເຮົາໄດ້ ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີແຟນລາຍການທຸກຖ້ວນໜ້າ ຫວັງວ່າທຸກໆທ່ານຄົງສະບາຍດີເຊັ່ນເຄີຍ ມາຟັງເພງມ່ວນໆນຳກັນດີກວ່າ ໃນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທາງວົ ງການເພງໃນ ສປປ ລາວ ນັ້ນ ກໍໄດ້ມີຫຼາກຫຼາຍສິນລະປິນທີ່ເກັ່ງ ແລະມີຄຸນນະພາບ ທັງຍິງແລະຊາຍ ແລະເພງທີ່ຈະຫຼິ້ນໃຫ້ຟັງຕໍ່ໄປນີ້ ວັນນະສອນຫາກໍໄດ້ຮັບ ຊຶ່ງເປັນ New Single ໃໝ່ໆ ຫາກໍນຳອອກເຜີຍແຜ່ ທີ່ເປັນບົດ ເພງທີ່ມີຄວາມໝາຍດີ ເປັນຄວາມຫ່ວງຫາອາທອນ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຮັກ ຄວາມຫ່ວງໃຍ ໃນບົດເພງ ສາຍໃຍຮັກ ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍ ອະລຸນນີ ດາລາວົງ ສິນລະປິນສາວຈາກ ສປປ ລາວ ເພງນີ້ປະພັນໂດຍ ທ່ານ ບຸນຖົມ ພັນທະມາລີ VOA ຂໍສົ່ງເສີມສິນລະປິນລາວທຸກໆທ່ານ ທີ່ໝັ່ນສ້າງຜົນງານໃໝ່ໆ ອອກມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຟັງກັນໃນທົ່ວໂລກ ຂໍເຊີນໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍ ແລະຂໍເປັນກຳລັງໃຈອີກເທື່ອໜຶ່ງໃຫ້ ອະລຸນນີ ດ າລາວົງ ຂໍໃຫ້ໝັ່ນຕັ້ງໜ້າຕັ້ງໃຈສ້າງຜົນງານດີໆຕໍ່ໄປ ແລະຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທາງເຮົາກໍຈະນຳຜົນງານໃໝ່ຂອງນ້ອງອະລຸນນີ ມາເປີດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງກັນອີກ

ຂໍຈັດໃຫ້ຊາວລາວທຸກພາກທຸກແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ອີຮູ ວັນນະສອນຫວັງວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍິນເພງນີ້ແລ້ວ ຄົງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ອີຮູ ວັນນະສອນວ່ານີ້ລະຄືຄວ າມອຸດົມຮັ່ງມີ ແລະຫຼາກຫຼາຍຂອງພາສາລາວ ເຊິ່ງແຕ່ລະພາກແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ກໍຈະມີຖ້ອຍຄຳພາສາປາກເວົ້າ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ນັ້ນລະຄືສະເໜ່ ແລະເອກະລັກຂອງພາສາລາວ ຂໍເຊີນມ່ວນຊື່ນກັບເພ ງ ອີຮູ

ຂໍຈັດເພງມ່ວນໆ ມອບໃຫ້ຫຼາຍໆທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່ານ ອາເລັກ ວິລາພົງ ທ່ານ ໝໍ ມິ່ງເມືອງ ໂຈອີ ທຳປັນຍາ ແລະທ່ານ ນ້ອຍ ງາວພາສີ ທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງ VOA ພາກພາສາລາວ ທີ່ຖ່າ ຍທອດອອກອາກາດສົດ ຜ່ານທາງ Facebook Live ທີ່ບອກມາວ່າຕິດຕາມຮັບຟັງສະເໝີມາ ແລະບອກອີກວ່າມີສາລະ ແລະເປັນແຫຼ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ ຂໍມອບເພງຈຳປາເມືອງລາວ ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍ ກິໂ ລ ລູກຊີໂຄດ ແທນຄຳຂອບໃຈ ແລະຂໍໃຫ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ